SBS Radio ລາວ ສະບາຍດີ ທ່ານສົມພອນ ອືມ ມັນມີເລື່ອງລາວຂ່າວໆ ທີ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າສົນໃຈນີ້ນະ 2-3 ຢ່າງນີ້ ກໍກ່ອນອື່ນໝົດນີ້ນະ ແຕ່ກ່ອນແຕ່ກີ້ກໍວ່າ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ລະໂຄສະນາເປ້ງໆວ່ າ ເມືອງລາວນີ້ຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ພຽງແຕ່ 41 ຄົນ ແຕ່ວ່າບັດນີ້ນີ້ ມັນເປັນຈັ່ງໃດ ວ່າເປັນໃໝ່ອີກ 2 ຄົນວ່າຊັ້ນ ໃໝ່ໆນີ້ນະ ຂໍເວົ້າສູ່ຟັງແດ່ ຕອນນີ້ພົບໃໝ່ຢູ່ ຢູ່ 2 ຄົນເນາະ ເປັນຜູ້ເດີນທາງອອກຈາກປະເທ ດໄທໄປເນາະ ກໍເປັນຊາວລາວຄົນໜຶ່ງ ຊາວຈີນຄົນໜຶ່ງເນາະ ໂດຍທ່ານ ພູທອນ ເມືອງປາກ ລອງລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກ ສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເພິ່ນກະໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວວ່າ ຄະນະ ສະເພາະກິດຄວບຄຸມປ້ອງກັນການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ກະໄດ້ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດເພີ່ມຂຶ້ນ 2 ຄົນ ໂດຍຄົນຕຳອິດນີ້ກະເປັນແມ່ຍິງລາວ ອາຍຸ 33 ປີ ອາຊີບກຳມະກອນ ປະຫວັດການເດີນທາງໄປເຮັດວຽ ກຢູ່ທີ່ກຸງເທບມະຫານະຄອນ ຂອງປະເທດໄທ ເນື່ອງຈາກສະຖານະການໂຄວິດ ນາຍຈ້າງຂອງໄທກະໄດ້ປິດກິດຈະການລົງ ກະໄດ້ເດີນທາງກັບບ້ານເນາະ ໂດຍວ່າງວັນທີ 18 ມົກກະລາທີ່ຜ່ານມາ ກະເດີນທ າງຈາກກຸງເທບຜ່ານຈັງຫວັດອຸບົນ ຈາກນັ້ນກະເໝົາລົດຕູ້ພ້ອມກັບໝູ່ກຳມະກອນລາວປະມານ 8 ຄົນ ເດີນທາງຜ່ານຊ່ອງເມັກ ເຂົ້າສາທາປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ທາງການລາວກະໄດ້ນຳໂຕທັງໝົດໄ ປກັກໂຕທີ່ສູນຫຼັກ 21 ເມືອງປະທຸມພອນ ແຂວງຈຳປາສັກ ໂດຍມີການເກັບຕົວຢ່າງ ໄປກວດຫາເຊື້ອໂຄວິດທຸກຄົນ ກະປາກົດວ່າຍິງໄວ 33 ປີ ແມ່ຍິງລາວເນາະ 33 ປີ ມີຜົນເປັນບວກ ຕອນນີ້ກະສົ່ງໂຕເຂົ້າລັບການລັ ກສາທີ່ໂລງພະຍາບານແຂວງຈຳປາສັກເນາະ ສ່ວນຄົນທີສອງນີ້ກະເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຈີນເນາະ ອາຍຸ 29 ປີ ວ່າງວັນທີ 18 ມົກກະລາ 2021 ກະເດີນທາງຈາກແມ່ ອຳເພີແມ່ສາຍ ຈັງຫວັດຊຽງລາຍ ໄດ້ລັກຂ້າມແ ມ່ນ້ຳຂອງ ພັກລົມໄປທີ່ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ພັກຢູ່ໜຶ່ງຄືນ ກະໄດ້ເໝົາລົດຕູ້ໄປສົ່ງທີ່ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ວັນທີ 19 ມົກກະລາທີ່ຜ່ານມາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກຫຼວງນ້ຳທາ ກະໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງຈາກຊາ ຍຈີນຄົນດັ່ງກ່າວ ຜົນກໍເປັນບວກ ກະໄດ້ສົ່ງຕວດຊ້ຳທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຜົນກໍເປັນບວກຄືກັນເນາະ ອືມ ກະແປວ່າມັນຕິດມາຈາກຕ່າງປະເທດ ແລ້ວນຳເຂົ້າໄປລາວ ແຕ່ວ່າຮູ້ບໍ່ວ່າ ສອງກໍລະນີນີ້ນະ ເປັນໂ ຄວິດ-19 ນີ້ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນແມ່ນສາຍພັນໃດ ບໍ່ແມ່ນສາຍພັນໃໝ່ ອາຟຣິກາ ຫຼືວ່າ ບຣາຊິລ ບໍ່ ຖ້າຈາກ ຕິດຈາກປະເທດໄທ ກໍຄືຍັງເປັນສາຍພັນ ພັນເກົ່າ ພັນປະກະຕິຢູ່ເນາະ ຍັງ ຍັງບໍ່ແມ່ນສາຍພັນໃໝ່ ນີ້ກະແປວ່າປະເ ທດໄທຍັງບໍ່ມີສາຍພັນໃໝ່ແມ່ນບໍ່ ຍັງ ຕອນນີ້ຍັງບໍ່ມີ ຍັງ ຍັງກວດບໍ່ພໍ້ເນາະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດອັງກິດ ເພິ່ນເວົ້າວ່າສາຍພັນໃໝ່ທີ່ວ່າລາມກັນຢູ່ໃນປະເທດອັງກິດນີ້ ມັນຮ້າຍແຮງເດ້ ມັນບໍ່ແມ່ນຂອງ ທຳມະດາ ເພິ່ນເວົ້າຫັ້ນນະ ກະແປວ່າດີຢູ່ ເປັນ ເປັນ ຍັງໂຄວິດທຳມະດາຢູ່ ບໍ່ແມ່ນໂຄວິດບຣາຊິລ ຫຼືວ່າ South Africa ແລະ ຄັນວ່າມັນສອງຄົນນີ້ເນາະ ເປັນ ໂດຍສະເພາະຍິງລາວນະ ຄັນວ່າເປັນນີ້ກໍແປວ່າຕິດມາແຕ່ພຸ້ນ ແຫຼະ ບ່ອນເຮັດວຽກເຮັດການພຸ້ນ ແລ້ວ ແລ້ວເປັນຫຍັງໃຫ້ ໃຫ້ ໃຫ້ເດີນທາງຜ່ານຫຼາຍຈັງຫວັດຈົນໄປຮອດອັນຊ່ອງເມັກພຸ້ນ ອັນນີ້ເນາະ ກໍຄືໂຮງງານປິດເນາະ ກໍຂໍເດີນທາງ ກັບປະເທດ ກັບບ້ານເຈົ້າຂອງເ ນາະ ກັບເມືອງເຈົ້າຂອງ ບ້ານກະຢູ່ທາງ ທາງພຸ້ນເນາະ ກໍໄດ້ຜ່ານຊ່ອງເມັກ ອຸບົນເນາະ ກະເຂົ້າໃຈວ່າກໍເປັນຕິດໄປຈາກປະເທດໄທນີ້ລະເນາະ ກໍແປວ່າມັນ ມັນ ມັນຕິດມາແຕ່ບ່ອນເຮັດວຽກພຸ້ນ ກໍແປວ່າຢູ່ ໂຮງງານໂຮງຈັກຫັ້ນກໍຄົງຈະມີຫຼາຍຄົນເປັນຕົວນີ້ລະ ອັນນີ້ເນາະ ໃນ ໃນໂຮງງານຢູ່ ຢູ່ກຸງເທບເນາະ ກໍມີ ມີຊ່ວງທີ່ຜ່ານມາເນາະ ກໍມີຄົນ ຄົນເປັນ ໂດຍສະເພາະໂຮງງານປາກະປ໋ອງນີ້ກໍມີການກວດພົບກັນ ຈຳນວນຫຼາຍເນາະ ແລ້ວກະມີການກັກໂຕ ແລ້ວກະສົ່ງ ສົ່ງເຂົ້າຮັບການຮັກສາກັນ ກໍ ກໍວ່າມັນໝົດແລ້ວລະເນາະ ກະຄືຕອນນີ້ຢູ່ລະຫວ່າງການຮັກສາຢູ່ເນາະ ແລ້ວພວກທີ່ວ່າເດີນທາງໄປນຳຜູ້ກ່ຽວນະ ຂີ່ລົດຕູ້ ລົດແມ່ນຫຍັງກໍຢ່າ ໄປນຳກັນນັ້ນ ມີຜູ້ໃດຕິດບໍ່ ກໍເທົ່າທີ່ລາຍງານມາ ກໍຄືທັງໝົດຢູ່ໃນລົດຕູ້ ປາກົດວ່າເອົາໄປກວດທັງໝົດ ມີ ມີຜູ້ດຽວເປັນ ກໍຄືແມ່ຍິງໄວ 33 ປີນີ້ເນາະ ສ່ວນຜູ້ອື່ນກໍຍັງເປັນ ເປັນລົບຢູ່ ອັນນີ້ກໍເພື່ອຄວ າມໝັ້ນໃຈເນາະ ທາງ ທາງຈຳປາສັກນີ້ກໍສົ່ງໄປຕວດຢູ່ ຕວດຫາເຊື້ອຢູ່ ອ່າ ເພື່ອຢືນຢັນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນຳເນາະ ບໍ່ ບໍ່ໄດ້ສົ່ງຄົນໄປຕີ້ ແປວ່າເອົາ ອັນນ່າ sample ຕົວຢ່າງ ອັນນ້ຳມູກນ້ຳລາຍຫຍັງໄປແມ່ນບໍ່ ແມ່ ນ ກໍຄືສົ່ງ ອ່າ ພວກນ້ຳລາຍ ພວກ ພວກນີ້ລະໄປນະ ສານຄັດຫຼັ່ງເນາະ ເອີ້ນເນາະ ແລ້ວເລື່ອງໜຶ່ງອີກທີ່ວ່າຢາກການຊາບນີ້ ມັນເປັນແນວໃດວ່າ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທສະແດງຄວາມດີອົກດີໃຈກັບນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວຄົນໃໝ່ນີ້ນະ ອັນນີ້ເນາະ ນອກຈາກມີການສະແດງຄວາມຍິນດີກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງສາທາລະນະ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວແລ້ວເນາະ ກໍຍັງມີ ການຫາລືກັນເລື່ອງຂອງການຊື້ ເລື່ອງຂອງພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລ້ວກະເລື່ອງຂອງວັກຊີນໂຄວິດ-19 ນຳເນາະ ໂດຍເລື່ອງນີ້ເນາະ ທ່ານ ດອນ ປຣະມັດວິໄນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກ ະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງໄທ ກໍໃຫ້ສຳພາດເຖິງການຫາລືທາງໂທລະສັບລະຫວ່າງພົນເອກ ປະຍຸດ ຈັນໂອຊາ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງກະລາໂຫມຂອງໄທ ກັບທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ທອງລຸນບໍ່ໄດ້ເປັນນາຍົກແລ້ວນະ ເພິ່ນເປັນປະທານປະເທດແລ້ວຕົວະ ອ່າ ອັນນີ້ ອັນນີ້ກະຄື ຕາມຂ່າວກະບອກວ່າເປັນນາຍົກລັດຖະມົນ ຕີ ແລ້ວກະຊິເປັນຕໍ່ໄປ ກໍຄືເປັນປະທານປະເທດຕໍ່ໄປເນາະ ໂອ ກໍແປວ່າດຽວນີ້ຍັງເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຢູ່ ຈັກໜ້ອຍກະຊິປ່ຽນໄປເປັນປະທານປະເທດແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ກະເປັນ ເປັນເສັ້ນທາງທີ່ຈະເດີນທາງຕໍ່ ໄປເນາະ ກໍຄືປະທານປະເທດເນາະ ອືມ ຍັງບໍ່ໄດ້ເປັນປະທານປະເທດເທື່ອ ຈະໄດ້ເປັນໄວໆນີ້ ແຕ່ວ່າຍັງເປັນຕຳແໜ່ງເກົ່າຢູ່ ແລ້ວການປຶກສາຫາລືກັນລະຫວ່າງສອງນາຍົກນີ້ ມັນເປັນຈັ່ງໃດລະ

ແມ່ນ ແລ້ວກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າ ສອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເພິ່ນລົມກັນນີ້ນະ ວ່າປະຍຸດນີ້ແປວ່າແຈ້ງເຈດຕະນາລົມຂອງປະເທດໄທນີ້ວ່າ ຈະຊື້ໄຟຟ້າຈາກລາວຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ແຕ່ວ່າມັນມີວີ່ແວວແນວໃດຈາກຝ່າຍລາ ວວ່າ ຈະບໍ່ຂາຍໃຫ້ຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ມີເນາະ ບໍ່ ບໍ່ມີ ບໍ່ມີແວວ ກໍຄື ປະເທດລາວນີ້ ກະຄືສິນຄ້າທີ່ເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກທີ່ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ກະຄືເລື່ອງຂອງພະລັງງານໄຟຟ້າເນາະ ກະຍັງ ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການຄື ຄືຂ າຍໄຟຟ້າຢູ່ ແຕ່ວ່າເປັນຫຍັງໄປ ໄປເວົ້າກັບນາຍົກລາວ ເພາະວ່າໂລງໄຟຟ້າຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າໂລງໄຟຟ້າໃດ ຖ່ານຫີນບໍ ຫຼືວ່ານ້ຳຕົກແຮງສູງບໍ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວມັນແມ່ນຂອງ ຈີນ ຂອງຕ່າງປະເທດກຳຫຸ້ນ ລາວຢ່າ ງຫຼາຍກໍ 25% ຊັ້ນ ເປັນຫຍັງໄປເວົ້າກັບລາວ ເປັນຫຍັງບໍ່ເວົ້າກັບບໍລິສັດໂດຍກົງໂລດ ອັນນີ້ເນາະ ກະຄືເຈົ້າຂອງປະເທດ ກໍຄື ຄືລັດຖະບານລາວເນາະ ເລື່ອງຂອງການອະນຸຍາດໃຫ້ຂາຍຫຼືບໍ່ຂາຍ ມັນກໍຄື ຄືປະເ ທດທົ່ວໄປເນາະ ເອກະຊົນສິໄດ້ຂາຍໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ້າວ່າບໍ່ແມ່ນດອກ ເພາະວ່າແມ່ນຢູ່ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວເປັນເຈົ້າຂອງປະເທດ ແຕ່ວ່າເຂື່ອນຕ່າງໆ ອັນ ບໍ່ໄດ້ ລາວບໍ່ໄດ້ເປັນເຈົ້ າຂອງໃດ໋ ມັນ ຄັນວ່າເປັນກະເປັນແຕ່ 25 ເປີເຊັນ ຈັ່ງຊີ້ນະ ກະແປວ່າບໍລິສັດໃຫຍ່ໆ ບໍລິສັດຈີນບໍ ຕ້ອງເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈວ່າສິຂາຍໃຫ້ໃຜ ຫຼືວ່າຮັບຮູ້ແນວໃດແນວໜຶ່ງ ເປັນຫຍັງໄປເວົ້າກັບທອງລຸນ ກະແມ່ນເນາະ ກະຄືໝາຍເຖິງວ່າ ທີ່ບໍລິສັດໃດສິຂາຍອີ່ຫຍັງໄປຕ່າງປະເທດກໍແລ້ວແຕ່ ສຸດທ້າຍກະຕ້ອງໄດ້ລັບອະນຸຍາດຈາກເຈົ້າຂອງປະເທດວ່າ

ແຕ່ວ່າສິສົ່ງອອກໄດ້ຫຼືບໍ່ໄດ້ເນ່ຍ ອ່າ ກະແລ້ວແຕ່ເນາະ ກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບເຈົ້າຂອງປະເທດວ່າສິໃຫ້ສົ່ງອອກບໍ່ ຫຼື ຫຼື ຫຼືບໍ່ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອືມ ອັນນີ້ມັນກໍແປກຢູ່ ເອົາ ຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ກໍແປວ່າເພິ່ນ ອ່າ ລົມກັນ ໄທສິຊື້ ແລ້ວກໍລາວກໍອ າດຈະຍິນດີຂາຍໃຫ້ ວ່າຊັ້ນນ້ອຍແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ແລ້ວຄັນວ່າຊື້ນີ້ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ ເພິ່ນໄດ້ແຈ້ງບອກໃຫ້ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ຮູ້ບໍ່ວ່າສິຊື້ຫຼາຍປານໃດ

ແລ້ວຄັນວ່າເລື່ອງການຄ້າແລ້ວ ມັນມີເລື່ອງສະຫຼັບຊັບຊ້ອນໄປນຳແລ້ວ ແລະເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແຮງສູງ ແມ່ນ້ຳຂອງໄຊຍະບູລີຫັ້ນ ກໍແມ່ນຫ້າທະນາຄານໃຫຍ່ຂອງປະເທດໄທເປັນເຈົ້າຂອງຊີ້ນະ ແລ້ວເປັ ນຫຍັງຕ້ອງຊື້ ເພາະວ່າຂອງໄທ ໄທກໍມາຈຳໜ່າຍຢູ່ໄທຕົວະ ອັນນີ້ເນາະ ກໍຄືເຈົ້າຂອງພື້ນທີ່ ກໍ ກໍຄື ຄື ຄືຂອງປະເທດລາວເນາະ ແຕ່ວ່າ

ຈະຕ້ອງມີການຫາລືກັນອີກເທື່ອໜຶ່ງເນາະ ລະຫວ່າງການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດກັບຜູ້ຜະລິດ ແລ້ວກໍອີກສ່ວນໜຶ່ງກໍຄື ລັດຖະບານລາວກໍສິເປັນຜູ້ອະນຸຍາດອີກເທື່ອໜຶ່ງ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແລ້ວໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແຮງສູງ ເຂື່ອ ນແມ່ນ້ຳຂອງໄຊຍະບູລີນີ້ນະ ມັນບໍ່ແມ່ນເຂື່ອນນ້ອຍໆ ມັນເຂື່ອນໃຫຍ່ ມັນຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ຫຼາຍແທ້ໆ ຄັນວ່າຂາຍມາປະເທດໄທນີ້ ຄົງຈະຂາຍໝົດ ບໍ່ເຫຼືອຈັກກິໂລວັດ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ແລ້ວບໍ່ພໍໃຊ້ຊັ້ນບໍ່

ແລ້ວແນວໜຶ່ງນີ້ຂ້າພະເຈົ້າສັງເກດນີ້ແມ່ນວ່າ ບາງທີທ່ານອາດຈະຮູ້ ຫຼືວ່າແນວໃດກໍບໍ່ຈັກແລ້ວ ທີ່ວ່າປະເທດໄທເນາະ ໃນພາກພື້ນອາຊີເຮົານີ້ ມັນ ມັນ ມັນແດດຫຼາຍແທ້ໆ ແລ້ວບ້ານເຮືອນຕ່າງໆ ເອກະຊົນນີ້ນ ະ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຫັນໄປຕິດແຜ່ນແສງແດດ ເອົາແສງແດດມາເຮັດໄຟຟ້າໃຊ້ນີ້ນະ ຄືບໍ່ເຫັນໄປເຮັດ ເປັນຫຍັງເປັນຈັ່ງຊັ້ນເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ໃນ ໃນປະເທດໄທ ຫຼືວ່າອາຊຽນທົ່ວໆໄປນະ ຕອນນີ້ເນາະ ເລື່ອງ ຂອງພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກແສງອາທິດ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກໍຖືວ່າມັນ ມັນຍັງລາຄາແພງຢູ່ເນາະ ຍັງລາຄາແພງຢູ່ ວັດສະດຸອຸປະກອນຕ່າງໆ ມັນກະ ກະຍັງແພງຢູ່ ການທີ່ປະຊາຊົນເນຍສິເອົາມາໃຊ້ເນຍ ມັນກະເລີ ຍຍັງ ຍັງບໍ່ ບໍ່ກວ້າງ ຍັງບໍ່ກວ້າງຫຼາຍພໍສົມຄວນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະມີແດ່ຢູ່ ແຕ່ວ່າໃນພື້ນທີ່ທີ່ບໍ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ເນາະ ກະແມ່ນຢູ່ ມັນ ມັນແພງ ຄືຂ້າພະເຈົ້ານີ້ໃສ່ໄຟຟ້າແສງແດດນີ້ ມັນຜະລິດໄດ້ສູງສຸດທີ່ວ່າລັດຂອງຂ້າພ ະເຈົ້າອະນຸຍາດໃຫ້ຕິດຕັ້ງໄດ້ນີ້ ແມ່ນ 10 ກິໂລວັດ ແລ້ວສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ວ່າມັນຜະລິດຢູ່ຫຼັງຄາຂອງຂ້າພະເຈົ້ານີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂາຍໃຫ້ ໃຫ້ລັດວ່າຊັ້ນເທາະ ແລ້ວມາຫັກທີ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າໃຊ້ໄຟຟ້າຂອງລັດ ເພາະວ່າ ໄຟຟ້າແສງແດດຂອງຂ້າພະເຈົ້າມັນ ມັນເຮັດໄດ້ຕອນມື້ເວັນ ມື້ຄືນມັນເຮັດບໍ່ໄດ້ ແລ້ວບັດນີ້ເຮົາໃຊ້ມື້ຄືນນັ້ນ ເຮົາໃຊ້ໄຟຟ້າຂອງລັດ ບັດນີ້ເພິ່ນຊື້ໄຟຟ້າຕອນມື້ເວັນຈາກເຮົາ ມາລົບມາຫານກັນແລ້ວ ແປວ່າ ໂ ອ້ ປະຢັດເງິນບັກຫຼາຍໆແທ້ນະ ແລ້ວໄລຍະຍາວຂຶ້ນນີ້ກໍແປວ່າມັນດີ ເອົາໄປເອົາມາດົນໄປນີ້ໄດ້ຂອງຟຣີຊ້ຳວ່າຊັ້ນເທາະ ໄລຍະຍາວນີ້ນະ ແລ້ວເປັນຫຍັງປະເທດໄທເນາະ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈ ບໍ່ເຮັດເນ າະ ຄືທັງທີ່ວ່າແສງແດດຂອງຟຣີມີຢູ່ບົນທ້ອງຟ້າພຸ້ນບັກຫຼາຍໆ ອັນ ອັນແບບການ ການທີ່ຕິດຕັ້ງເທິງຫຼັງຄານີ້ເນາະ ແລ້ວກະສົ່ງຂາຍໃຫ້ລັດ ປະເທດໄທກະ ກະອະນຸຍາດຢູ່ ແຕ່ວ່າມີ ຍັງມີຈຳນວນໜ້ອຍ ຍັງມີຈຳນ ວນໜ້ອຍຫຼາຍເນາະ ຍ້ອນວ່າເລື່ອງຂອງອຸປະກອນມັນຍັງແພງເນາະ ຍັງແພງຢູ່ ແລ້ວກະ ການຄຸ້ມທຶນມັນຕ້ອງໃຊ້ໄລຍະເວລາ 15 ປີ 20 ປີຈັ່ງຊີ້ ມັນກະເລີຍໃຫ້ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເນຍ ບໍ່ ຍັງບໍ່ສົນໃຈປານໃດຈັ່ງຊີ້ ເນາະ ມັນບໍ່ເຖິງຂະໜາດນັ້ນເດີ້ ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າໃສ່ນີ້ 10 ກິໂລວັດ ຄືສິແມ່ນ 40 ແຜ່ນພຸ້ນແຫຼະ ແລ້ວມັນຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ 10 ກິໂລວັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງນີ້ນະ ແມ່ນວ່າລາຄາທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າມາຕິດຕັ້ງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງມີແ ຕ່ 14,000 ໂດລາໜຶ່ງ ບຶດດຽວໄດ້ຄືນໝົດແລ້ວ ທຶນທີ່ວ່າລົງໄປຫັ້ນນະ ແລ້ວບັດນີ້ມີແຕ່ໄດ້ກຳໄລວ່າຊັ້ນເທາະ ຂ້ອຍກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈ ແລ້ວບັດນີ້ແມ່ນ້ຳຂອງຄືກັນ ນ້ຳຫ້ວຍນ້ຳຮ່ອງນັ້ນ ນ້ຳໄຫຼໂຈກໆຢູ່ ເປັນຫຍັງບໍ່ເອົາ ເວົ້າງ່າ ຍໆວ່າເອົາດີນາໂມລົດ 12 ໂວນນີ້ນະ ໄປເຮັດໃສ່ໃບພັດແລ້ວມັນກໍປິ່ນໆ ແລ້ວມັນກໍ ມັນກໍປັ່ນໄຟຟ້າອອກມາ ແລ້ວເຮົາ ເຮົາກໍໃຊ້ໄດ້ ບ້ານນອກບ້ານນາກໍ ເຂົາເຈົ້າກໍໄຕ້ກະບອງໄຕ້ ມັນກໍແຈ້ງກວ່າກະບອງໄຕ້ວ່ າຊັ້ນເທາະ ແລ້ວບໍ່ເຫັນໃຜເຮັດນີ້ ມັນ ມັນ ມັນເປັນຫຍັງເປັນຈັ່ງຊັ້ນເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ກໍຄືຢູ່ອົດສະຕຣາລີອາດຈະສິ

ດ້ານເຕັກນິກສ້າງເຂື່ອນແມ່ນ້ຳຂອງອັນໃໝ່ນີ້ນະ ແມ່ນ ແມ່ນຂໍໃຫ້ທ່ານເວົ້າສູ່ຟັງແດ່ ເຂື່ອນນີ້ກໍຄືເຂື່ອນຊະນະຄາມເນາະ ອ່າ ເຂື່ອນຊະນະຄາມນີ້ແລ້ວກໍເປັນເຂື່ອນໃໝ່ທີ່ກຳລັງສິມີການກໍ່ສ້າງ ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນຊ່ ວງທີ່ມີການສຳຫຼວດແລ້ວກະອອກແບບ ຕອນນີ້ທາງ 4 ຊາດລຸ່ມນ້ຳຂອງເນາະ ກະໄດ້ສົ່ງກັບລາຍງານດ້ານເທັກນິກເຂື່ອນຊະນະຄາມໃຫ້ທາງເຈົ້າຂອງຜູ້ບໍລິສັດ ຫຼືວ່າປະເທດທີ່ສິເປັນຜູ້ກໍ່ສ້າງຕົວນີ້ ໃຫ້ທົບທ ວນໃນເລື່ອງຂອງດ້ານເທັກນິກໃໝ່ເນາະ ໂດຍເລື່ອງນີ້ເນາະ ທ່ານ ສົມກຽດ ປະຈຳວົງ ເລຂາທິການສຳນັກການຊັບພະຍາກອນນ້ຳແຫ່ງຊາດ ກະເປີດເຜີຍວ່າ ການປະຊຸມຄະນະກຳມະການດ້ານເທັກນິກ ຄ ະນະກຳມະການຮ່ວມຂອງສະມາຊິກລຸ່ມນ້ຳຂອງ ອ່າ ພາກລຸ່ມ 4 ປະເທດກະໄດ້ແກ່ ກຳປູເຈຍ ລາວ ຫວຽດນາມ ແລ້ວກະປະເທດໄທເນາະ ໂດຍພິຈາລະນາລາຍງານການທົບທວນທາງເທັກນິກເຂື່ອນຊະນະ ຄາມ ທີ່ປະຊຸມກໍມີມະຕິໃຫ້ນຳກັບໄປທົບທວນໃນລາຍລະອຽດໃຫ້ຮອບດ້ານອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ເນື່ອງຈາກວ່າມີຫຼາຍເລື່ອງຫຼາຍຢ່າງທີ່ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ສະຫຼຸບ ທີ່ຍັງບໍ່ ບໍ່ມີຄວາມຊັດເຈນ ໃຫ້ກັບປະເທດສະມາຊິກເກີດຄວາມ ໝັ້ນໃຈຕໍ່ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະເລື່ອງຂອງຜົນກະທົບຂ້າມເຂດແດນທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບກັບປະເທດໄທໂດຍຕົງເນາະ ຊຶ່ງໄທກໍໄດ້ສະເໜີຂໍ້ຄິດເຫັນໄປເຖິງປະເທດຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ສຳນັ ກການເລຂາທິການຄະນະກຳມະການແມ່ນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມໃນຫຼາຍຢ່າງທີ່ສຳຄັນ ໂດຍສະເພາະກໍຄືຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນດ້ານອຸທົກວິທະຍາ ແລະກໍລະບົບການບໍລິຫານຈັດການນ້ຳຂອງເຂື່ອນ ເນື່ອງຈາກວ່າຈຸດ ທີ່ຕັ້ງຂອງເຂື່ອນທີ່ເປັນເງື່ອນໄຂສຳຄັນ ຢູ່ບໍລິເວນໂຄ້ງນ້ຳທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການກັດເຊາະຮ່ອງນ້ຳ ຮ່ອງນ້ຳເລິກເນາະ ທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເຂດແດນຂອງ ຂອງໄທລາວ ດັ່ງນັ້ນກະຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວ າມຊັດເຈນ ແລະກະການປ່ອຍນ້ຳໃນຊ່ວງທີ່ມີນ້ຳຫຼາຍ ຫຼືວ່ານ້ຳລົ້ນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ການດຳເນີນການອື່ນໆຂອງເຂື່ອນສານະຄາມ ເມື່ອລະດັບນ້ຳປ່ຽນແປງ ອາດສິສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ ຕໍ່ທ້າຍນ້ຳໄດ້ເນາະ ແຕ່ວ່າໃນ ອະດີດທີ່ຜ່ານມານີ້ນະ ບໍ່ວ່າຢູ່ພຸ້ນ ຈີນພຸ້ນ ຫຼືວ່າຢູ່ແມ່ນ້ຳຂອງເຮົານີ້ກະຄືກັນ ເປັນກໍລະນີທີ່ວ່າເປົ່າປີ່ໃສ່ຫູຄວາຍໄດ໋ນີ້ ມາເທື່ອນີ້ກະສິບໍ່ແມ່ນຕີລະນາດໃສ່ຫູຄວາຍຄືເກົ່າບໍ ອັນນີ້ກະ ກະຖືວ່າເປັນ ເປັນ ອ່າ ສ່ວນໜຶ່ ງທີ່ສິເຮັດໃຫ້ທາງ ທາງບໍລິສັດໄດ້ປັບໄດ້ແກ້ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຫຼັງຈາກທີ່ປັບທີ່ແກ້ແລ້ວ ກະສິນຳມາພິຈາລະນາອີກເທື່ອໜຶ່ງ ອັນຜົນສິເປັນຈັ່ງໃດ ກະຄົງ ຄົງຕ້ອງລໍ ອ່າ ການປັບແກ້ໄຂຂອງທາງ ທາງບໍລິສັດອີກເທື່ອໜຶ່ ງເນາະ ອື ຄືເຂື່ອນໄຊຍະບູລີກະແມ່ນວ່າ ໂອຍ ຕັດສິນໃຈເຮັດພໍແຮງແລ້ວ ເງິນຄຳກະເທຖອກອອກມາແລ້ວ ຫົນທາງກະດຸດໄປແລ້ວ ກໍຈັ່ງມາປຶກສາຫາລືກັນ ມັນ ມັນ ມັນເປັນແບບນັ້ນ ແຕ່ວ່າເຂື່ອນຕົວນີ້ນີ້ກໍ ກໍບໍ່ ແມ່ນຄືກັນຫັ້ນບໍ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງວ່າກະວາງໄວ້ແລ້ວ ເປັນພຽງແຕ່ວ່າມາປຶກສາຫາລືກັນພໍມັນຄືຊື່ໆບໍ ເທື່ອນີ້ ໃນການຫາລືກັນເທື່ອນີ້ ກໍເພື່ອທີ່ຈະສົ່ງຂໍ້ມູນ ເພື່ອໃຫ້ທາງບໍລິສັດໄດ້ ໄດ້ປັບແກ້ ຄິດວ່າ ຄາດວ່າ ຫຼັງຈ າກໄດ້ຂໍ້ມູນຕົວນີ້ແລ້ວເນ້ຍ ກະ ກະຄືສິມີການປັບ ໃນອີກລະດັບໜຶ່ງພໍສົມຄວນຢູ່ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກ່ອນສິນຳມາພິຈາລະນາກັນໃໝ່ອີກເທື່ອ ຮູ້ບໍວ່າເພິ່ນສິເລີ່ມກໍ່ສ້າງຂຶ້ນມື້ໃດ ວັນເດືອນປີກະຍັງບໍ່ຮູ້ເນາະ ແຕ່ວ່າຄາດ ວ່າຄົງສິໄວໆນີ້ເນາະ ເທົ່າທີ່ໄດ້ ໄດ້ຕິດຕາມຂ່າວເນາະ ຄັນວ່າໄວໆນີ້ ຂໍ້ສະເໜີໄປກໍແປວ່າເວລາບໍ່ພໍຕົວະ ອັນນີ້ເນາະ ກໍຄືການສະເໜີໄປນີ້ ກໍຄືໃນລະຫວ່າງການ ການລໍການກໍ່ສ້າງ ຈະຕ້ອງມີການປັບໄປນຳ ແກ້ໄປນຳຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອື ຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ລະຈັ່ງໃດມັນກໍສ້າງ 100% ແລ້ວ ສ້າງແນວໃດກໍຢ່າ ວ່າມາຕ້ານນ້ຳໄວ້ນີ້ ມັນກະແປວ່າລົບກວນລະບົບນິເວດ ແລ້ວກະລະບົບທຳມະຊາດ ກໍແປວ່າມັນແຕະຕ້ອງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຫັ້ ນລະ ພຸ້ນລະ ຕັ້ງແຕ່ກ້ອງເຂື່ອນໄປຮອດພຸ້ນລະ ນ້ຳທະເລປາກແມ່ນ້ຳຂອງພຸ້ນລະ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງມັນກະທົບກະເທືອນໄປໝົດ ແລ້ວກະດັ່ງທີ່ຈີນຫັ້ນລະເຮັດ ເຫັນບໍ ປິດວ່າຊັ້ນ ເບິ່ງດູນ້ຳຂອງເປັນຈັ່ງໃດດຽວນີ້ ແ ລ້ວມັນກະເປັນສິ່ງທີ່ວ່າແມ່ນຢູ່ມັນຜະລິດໄຟຟ້າ ເພາະວ່າຄົນເຮົາຕ້ອງການໄຟຟ້າ ແຕ່ວ່າຫ້ວຍນ້ຳລຳເຊຕ່າງໆອັນຕີ້ ມັນລະຕາຍໄປນຳ ປູປາ ຄົນພຸ້ນອີກດ້ວຍ ຜູ້ທຸກຜູ້ຍາກຫາກິນນຳນ້ຳນຳໃນນີ້ເດ ກະແປວ່າ ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍໄປນຳ ເອົາຈັ່ງໃດກະຢ່າ ແລະ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າສະເໜີໄປນີ້ ທາງການຜູ້ທີ່ວ່າກໍ່ສ້າງເຂື່ອນນີ້ຮັບເອົາຮຽບຮ້ອຍແລ້ວແມ່ນບໍ ກະມີການສົ່ງໄປຮຽບຮ້ອຍແລ້ວເນາະ ຫຼັງ ຫຼັງຈາກນັ້ນກະຕ້ອງ ຕ້ອ ງລໍດ້ານ ດ້ານ ເອີ ການປັບແກ້ໄຂອີກເທື່ອໜຶ່ງເນາະ ເພາະວ່າເຂື່ອນນີ້ກະຊິເປັນເຂື່ອນໜຶ່ງທີ່ ທີ່ຕ້ອງຂາຍໄຟຟ້າໃຫ້ກັບປະເທດໄທ ຄັນຖ້າບໍ່ມີການປັບແກ້ມາດຕະການຕ່າງໆ ໃນເລື່ອງຂອງການຊື້ຂາຍ ກະອ າດຈະມີການປັບແກ້ ຫຼືວ່າຫາລືກັນອີກ ອີກເທື່ອເນາະ ກໍແປວ່າມີການສຶກ ສາກວດເບິ່ງ ພິຈາລະນາເບິ່ງ ແລ້ວກະຂຽນໜັງສືລາຍງານສະເໜີກັບຄືນໄປຫາພວກທີ່ວ່າສ້າງເຂື່ອນນີ້ ແລ້ວຮູ້ບໍ່ວ່າພວກທີ່ວ່າສ້າງເ ຂື່ອນນີ້ຊິກັບມາລາຍງານໃນໃໝ່ນີ້ຕອນໃດ ອັນນີ້ຍັງ ຍັງບໍ່ລະບຸມື້ເນາະ ກະຄົງຕ້ອງ ຕ້ອງລໍກັນຕໍ່ໄປ ແລ້ວຊິໄດ້ນຳສະເໜີອີກ ອີກ ອີກຮອບໜຶ່ງ ຄັນວ່າມີຄວາມຄືບໜ້າເນາະ ກໍຂໍ ຂໍພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍໆ ທີ່ວ່ າກະລຸນາໄດ້ລາຍງານຂ່າວ ຂ່າວທີ່ເປັນທີ່ສົນໃຈນີ້ໃຫ້ຊາບ ຂໍຂອບໃຈນຳ